ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ດັ່ງເດີມ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າ ວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍສອງຄົນຖືກປ່ອຍໂຕຈາກການຖືກຈັບກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ເຈົ້າຮຳຊາແຫ່ງປະເທດຈໍແດນຖືກກ່າວຫາວ່າວາງແຜນກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາ ຍຂຶ້ນ Sam Kerr ຂາດີຂາດັງຍິງບານເຂົ້າອີກແລ້ວ ຈົນວ່າ Chelsea ຊະນະ Birmingham City 6 ປະຕູຕໍ່ 0 ຂ່າວທົ່ວໄປ ຍານາງ Christa ແລະ ຜົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ Matthew O'Kane ທີ່ເປັນຄົນ Australian ອີກຄູ່ໜຶ່ງ ຖືກປ່ອຍໂຕອອກຈາກການຖືກກັກໂຕໄວ້ໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດພະມ້າ ທັງກໍມີອະນຸຍາດອອກໄປຈາກປະເທດພະມ້າໄດ້ດ້ວຍ ແລະ ບໍ່ຖືກຄະດີຫຍັງນຳ ທັງສອງບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປຈາກປະເທດພະມ້າໃນເດືອນມີນາແລ້ວນີ້ ເມື່ອທີ່ພວກເຂົາເ ຈົ້າທັງສອງກຳລັງຈະຂຶ້ນຍົນພືປີກບິນຂຶ້ນທ້ອງຟ້າອາກາດ ມຸ່ງໜ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢູ່ ທ່ານ Sean Turnell ທີ່ເປັນຄົນ Australian ກໍຖືກຈັບກັກໂຕໄວ້ ພາຍຫຼັງທີ່ກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດສຳເລັດ ທາງການພະມ້າເວົ້ າວ່າ ທ່ານ Turnell ທີ່ເປັນຜູ້ແນະນຳດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຍານາງ Aung San Suu Kyi ຜູ້ນຳຄົນໜຶ່ງຂອງຖັນແຖວການປົກຄອງພະມ້າ ກຳລັງຢູ່ໃນການສືບສວນຢູ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການວາງຄະດີໃສ່ທ່ານເທື່ອ ທ່ານໝໍປະມານ 100 ຄົນຕື່ມອີກ ແ ລະ ສູນກາງການແພດຕ່າງໆ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນສັບປະດານີ້ ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍປະເຊີນໜ້າຢູ່ຕໍ່ໆໄປກ່ຽວກັບຄວາມວ່ອງໄວໃນການ ສັກຢູກສັກຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອົດສະຕຣາເລຍຈະສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານຄົນພາຍໃນສັບປະດານີ້ ແຕ່ນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຈຳນວນນ້ອຍກວ່າຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານຫຼາຍແທ້ໆ ຄືຈະສັກໃຫ້ໄດ້ 4 ລ້ານຄົ ນ ພາຍໃນຕົ້ນເດືອນເມສາປີນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ທຸກໆຄົນທີ່ປາດຖະໜາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຈະຖືກສັກໃຫ້ເຂັມທີໜຶ່ງພາຍໃນເດືອນຕຸລາປີນີ້ ສາດ ສະດາຈານ ໂຣເບີດ ບູຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພະຍາດຕິດແປດກັນ ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີຊ່ອງ 9 ວ່າ As programs roll out, they get faster and, and more efficient and more effective. So uh, I'm not overly concerned by the slow rollout. It is

ຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໂຮງພະຍາບານຍ້ອນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ກຸງ Adelaide South Australia ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທາງການເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນເຊື່ອວ່າຜູ້ກ່ຽວຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນອາຟຣິກາ ທີ່ເ ປັນຊະນິດທີ່ຕິດແປດກັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ຊາຍດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ Tom Court Medical Hotel ທີ່ມີລາຍງານວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສະບາຍເປັນຫັນໃຈສັ້ນໃນວັນທີ 3 ແລ້ວນີ້ ກ່ອນທີ່ຖືກນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານ Royal Adelaide ຂ່າວໃນວົງການອິນເຕີເນັດ ຫຼືວ່າໂ ຊຊຽວມີເດຍ ທີ່ເປັນຂ່າວທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ເພາະໃຜໆກໍອ່ານຂ່າວອັດຂ່າວອອກໃນໂຊຊຽວມີເດຍໄດ້ ແຕ່ບາງຂ່າວບາງຂ່າວກໍແມ່ນຢຳແທ້ໆ ແລະ ວ່ອງໄວດ້ວຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໃນດ້ານໂຊຊຽວມີເດຍດັ່ງເຟສບຸ ກ ມີການເອົາເລື່ອງລາວວ່າເຮືອລຳໜຶ່ງຈົມຢູ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ໂດຍມີຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຕາຍຍ້ອນ ແລະ ຈາກການຕາຍນັ້ນກໍວ່າມີເຊັ່ນສະຫາຍ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕຊົນລາວ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງສະຫາຍຕາຍນຳດ້ວຍ ຈັກອັນໃດເປັນອັນໃດ ຫຼືວ່າເປັນຂ່າວປອມຂ່າວແທ້ ແມ່ນວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແນວໃດແນວໜຶ່ງ ແລະ ມັນຍັງບໍ່ມີຂ່າວຄາວໂດຍເປັນທ າງການອັນໃດໆເທື່ອ ແລະ ຈາກສື່ທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ຊ່າກັນໃນໂຊຊຽວມີເດຍນັ້ນ ເອແມນ ຊາຟາດີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຈໍແດນກ່າວຫາວ່າເຈົ້າຮຳຊາຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເ ທດວາງແຜນສ້າງຄວາມບໍ່ທ່ຽງທຸ່ນຂຶ້ນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ເລື່ອງນີ້ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າຮຳຊາ ທີ່ເປັນນ້ອງເຄິ່ງຂອງສົມເດັດເຈົ້າອັບດູລາ ພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດຈໍແດນ ຖືກຈັບກັກໂຕໄວ້

ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດຕຳເອົາລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງ ໃນອຸປະຕິເຫດນັ້ນ 15 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ແລະ 190 ຄົນບາດເຈັບ ເມື່ອລົດໄຟຄັນໜຶ່ງແລ່ນໄປຕຳເອົາລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງທີ່ຈອດຢູ່ ລົດນັ້ນເປັນລົດບັນທຸກການສ້ອມແປງ ທີ່ຕົກຝັ່ງ ທາງລົດໄຟ ຄາຢູ່ໃນລາງລົດໄຟນັ້ນ ທາງການລົດໄຟໄຕ້ຫວັນເວົ້າວ່າ

ພາຍຫຼັງທີ່ເຮືອລຳໜຶ່ງແຕກລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ແມ່ນ້ຳ Hawkesbury River ຂອງຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕາເລຍ ນອກນັ້ນ 8 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຍ້ອນຖືກໄຟລວກໄຟໄໝ້ ແລະ ການຫັນໃຈເອົາຄວັນໄຟ ເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Brooklyn ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບດອນ Danger Island ໃນວັນທີ 4 ແລ້ວນີ້ ທາງການເວົ້າວ່າ ສີ່ຄົນທີ່ສາຫັດນັ້ນຖືກນຳໄປພະຍາບານໂຕຢູ່ທີ່ Royal North Shore Hospital ອີກສອງຄົນຖືກນຳໄປ Western Hospital ໂດຍມີອາການສາຫັດ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຖືກປິ່ນປົວຄາສະຖານທີ່ທີ່ເກີດ ເຫດ ອົງການອາວະກາດ European Space Agency ກຳລັງຄັດເລືອກເອົານັກອາວະກາດຄົນແລກໆ ໃນໄລຍະ 11 ປີ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າການມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຕື່ມອີກ ເປັນຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ອົງການດັ່ງກ່າວກຳລັງຫາເອົານັກອ າວະກາດເພດຍິງຫຼາຍຕື່ມໃນປີນີ້ ແລະ ຄົນທີ່ພິການທີ່ມີຄວາມໃຝ່ຝັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ຈະໄປອາວະກາດ ຈາກ 560 ຄົນ ມີຜູ້ຍິງພຽງແຕ່ 65 ລາຍໄດ້ໄປອາວະກາດແລ້ວ ແລະ ອົງການອາວະກາດຢູໂຣບນັ້ນ

ຢູ່ໃນອົງການອາວະກາດນັ້ນ ກິລາ ຍານາງ ແຊມ ເຄີ ຄ່າດີຄ່າເດັ່ນຟຸດບອນ ຍິງບານເຂົ້າປະຕູສຳເລັດ ເຮັດໃຫ້ເຊລຊີຊະນະເບີມິງແຮມຊິຕີໄປ 6 ປະຕູຕໍ່ສູນແລ້ວ ເຄີເປັນຫົວໜ້າທີມຊາດມາທິລດາຂອງປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເຕະບານໃຫ້ແກ່ທີມເຊລຊີ ຍິງເຂົ້າ 3 ລູກເຄິ່ງຕົ້ນເວລາ ແລະ ຍານາງ ເຮເລ ຣາສໂກ ທີ່ເປັນຄ່າດີຄ່າເດັ່ນຂອງທີມ Matilda ດ້ວຍ ກໍເຕະໄດ້ດີແກ່ທີມ Everton ຈົນຊະນະ Aston Villa ໄປ 3 ປະຕູຕໍ່ 0 ປະມານ 1 ໂດລ າອົດສະເຕຣເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 76 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.65 ຢູໂຣ 5 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,570.09 ດົງຫວຽດນາມ 3,074.18 ລຽນຂະເໝນ 23.85 ບາດໄທ 7,145.15 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມວເບີນ ແລະ ແຄນເບີຣາ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 12 20 13 24 ຕາມລະດັບ ຊິດນີ ຈະຕົກຝົນ shower 19 27 ບຣິສເບນ ຝົນ rain ຈະຕົກໄປເປັນຝົນ shower 21 26 ດາວິນ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 25 33 ເພີດ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 18 27 ອະດີເລດ ຈະແດດ 11 27 ໂຮບາດ ຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ